مؤمن اهي ئي آهن جن جون دليون جڏهن الله ياد ڪيو ويندو آهي ته ڊڄنديون آهن ۽ جڏهن سندس آيتون انهن کي پڙهي ٻڌائبيون آهن تڏهن اهي سندن ايمان کي وڌائينديون آهن ۽ پنهنجي پالڻهار تي ڀروسو ڪندا آهن.